प्रथमाध्याये षड्विंशतितमश्लोकः हाँ, षड्त्रिंशत् उत्तमं षड्त्रिंशत्तमश्लोकः एकवारं पठामः हाँ। निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्वजनार्दन का प्रीति स्वजनार्दन का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रये तस्मान् पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाततायिनः हत्वैतानाततायिनः हत्वैतानाततायिनः हत्वैतानाततायिनः पदच्छेदं कुर्मः निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् कथं भवति पापम् एव आश्रयेत् अस्मान् पश्यतु पापम एव आश्रयेत् अस्मान् चत्वारि पदानि सन्ति हत्वैतानाततायिनः हत्वा एतान् आततायिनः हत्वा एतान् आततायिनः निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम् एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः निहत्य त्य इति लेबन्धम् इति वदति अन्ते त्य निहत्य धार्तराष्ट्रान् अकारान्त ദ്വിതീയ ബഹുവചനം ബാലാൻ बालान् പ്രീതി प्रीतिः ഇകാരാന്ത സ്ത്രീലിംഗ പ്രഥമ ഏകവചനം പ്രീതിഹി ഭക്തിഹി സർവ ഇകാരാന്ത സ്ത്രീലിംഗം സിയാത് ക്രിയാപദമസ്തി അസ് ഇതി ധാതു പരസ്മൈപതി കർത്തരി വിധിലിംഗ് പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചനം ജനാർദ്ദന ആഹ്വയതി ആഹ്വാനം സംബോധന പ്രഥമ പാപം പ്രഥമ ഏകവചനം നപുംസകലിംഗം പാപം ഏവ അവ്യയം ആശ്രയേത് ആ इति उपसर्गः उपसर्गः इत्युक्ते पूर्वम् आगच्छति क्रियापदस्य प्रफिक्स् अस्ति आ श्री इति धातु परस्मैपदी कर्तरि विधिलिङ् प्रथमपुरुष एकवचनं विधिलिङ् इत्युक्ते विधिलिङ् एकः विधिः भवति अथवा संशयः भवति तादृशम् इदानीं गच्छति गच्छेत् पठति पठेत् लिखति लिखेत् सर्वं तादृशम् आगच्छति तादृशमेव आश्रयेत् आश्रयं करोति इत्यर्थः अनन्तरम् अस्मान् अस्मत् शब्दस्य अहम् आवां वयं तादृश अस्मत् शब्दस्य द्वितीयबहुवचनं हत्वा त्वा क्त्वान्तं गत्वा पठित्वा लिखित्वा हत्वा क्त्वान्तं तदपि अव्ययमेव एतान् पुल्लिङ्गं द्वितीयबहुवचनम् आततायिनः आततायिन् इति शब्दः നകാരാന്ത അതതായിൻ ഇതി നകാരാന്ത പുല്ലിംഗ ദ്വിതീയ ബഹുവചനം അത്ര അസ്തി ഏ ജനാർദ്ദന ഇതി അസ്തി കില ജനാർദ്ദനമാഹ്വയതി ഹേ ജനാർദ്ദന അനന്തരം കിം വദതി ജനാർദ്ദന ഇത്യുക്തെ ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ ജനാർദ്ദന കിം ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ ധാർത്തരാഷ്ട്ര ഇത്യുക്തെ धृतराष्ट्रस्य पुत्राः धृतराष्ट्रस्य पुत्रान् धार्तराष्ट्रः इत्युक्ते धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् इति आगच्छति धृतराष्ट्रस्य पुत्रः इत्यर्थः द्रौपदेयः वयं पूर्वं पठितवन्तः द्रौपद्याः पुत्राः द्रौपदेयाः द्रौपद्यः अपत्यं पुमान् इति वदति पुमान् इत्युक्ते पुल्लिङ्ग पुरुषः भवति अपत्यम पुमान् तदेव द्रौपदेयाः अथवा दाशरथि दशरथस्य अपत्यं पुमान् दशरथस्य पुत्रः इत्यर्थः रामः इत्यर्थः समानमेव धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् बहुवचने अस्ति इति कारणेन द्वितीयबहुवचने अस्ति धार्तराष्ट्रान् धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्रस्य पुत्रान् निहत्य हत्वा तेषां वधं कृत्वा का कीदृशी कीदृशी प्रीतिः सन्तोषः आनन्दः नः इत्युक्ते अस्माकम् अस्माकम् इत्युक्ते मम आवयोः अस्माकं सर्वेषां वि इत्यर्थः नः इति समानमेव पदद्वयमस्ति तस्य स्यात् भवेत् किं भविष्यति अस्माकं ആതതായിനഹ ഹന്തും ഉദ്യതാൻ ഹന്തും इत्युक्ते मारयितुं मारयितुम् उद्यतान् मारयितुम् आरम्भं कृतवन्तः ते एव आततायिनः इत्युक्ते मरण अर्हाः इत्यर्थः ते मरणं प्राप्तुम् अर्हाः एव किन्तु एतान् इमान् हत्वा एतान् नाशयित्वा पापं पापमेव किल्बिषं पापं एव अस्मान् आश्रयेत् प्राप्नुयात् अर्जुनः पृच्छति कस्य समीपं पृच्छति कृष्णस्य समीपं पृच्छति एतान् एते कीदृशाः आततायिनः एते आततायिनः इत्युक्ते वध अर्हाः वध अर्हाः इत्युक्ते पापिनः एव एतेषां वधं करोति चेत् करणीयमेव किन्तु एतान् हत्वा एतान् अहं मारयामि चेत् मम पापं भवति इति विचिन्त्य सः वदति किमर्थम् अहं पापं प्राप्नोमि पापं प्राप्नोमि इति सः चिन्तयति कथं पापं प्राप्नोमि इति चिन्तयति हत्वा हननम् इति क्रियया पापं प्राप्नोति इति तस्य चिन्तनमस्ति एक उत्तम सन्देशः अस्ति तत्र तस्य अन्ते हननं करोति इति क्रियया एव पापं प्राप्नोति इति तस्य चिन्तनं बहूनाम् अस्माकमपि अपि चिन्तनम् एतत् कार्यं करोति चेत् पापम् एतत् कार्यं करोति चेत् पुण्यम् इति वयं चिन्तयामः किन्तु तादृशम् अत्र भगवान् वदति किं वदति अर्जुन अर्जुन अर्जुनं निमित्तीकृत्य भगवान् उपदेशं करोति अग्रे सः वदति इदानीं मौनमेव उपविशति सः वदति एवम् एका क्रिया एककर्म कर्म क्रिया इत्युक्ते किमपि कार्यं करोति तेन कारणेन पापं न भवति केन कारणेन पापं भवति अस्माभिः चिन्तनीयः विषयः हत्वा पापं न भवति हननम् इति क्रियया पापं न भवति केन कारणेन पापं भवति हननं वा भवतु इदानीं पश्यतु वयं सर्वे कति प्राणिनां हननं प्रतिदिनं कुर्मः एतत् सर्वं पापं भवति एव किल अस्माकं कथं प्राणिनां हननं कुर्मः इदानीं पश्यतु अहम् एवं स्वीकरोमि कति जीविनः सन्ति अत्र किल सर्वेषां मरणं भवति खलु अहम् एकवारं नेत्रनिमीलनं करोमि नेत्र उन्मीलनं करोमि कति जीविनः कति लघु लघु लघु लघु लघु लघु प्राणिनः मरणं प्राप्नुवन्ति अहम् एक स्टेप् अग्रे गच्छामि तादृशं सर्वं सूक्ष्मतया केचन पश्यन्ति किल जैनमतस्य अनुयायिनः सन्ति ते अत्र एक एतत् स्थापयति वस्त्रम् अथवा चलनसमये किल पद पादाभ्यां चलन अधिकतया ते पादाभ्यामेव गच्छन्ति यानं सर्वम् उपयोगं न करोति पादाभ्यां गमने अपि बहु सूक्ष्मतया एव एकैकपादं स्थापयति किन्तु तादृशश्रद्धां कुर्वन्ति तदापि तत्रापि भवति अस्माकं जीवने सर्वं कति वयं वारयामः कति पिपीलिकाः पिपीलिका इत्युक्ते अण्ड् पिपीलि कति पिपीलिकाः मरणं प्राप्नुवन्ति कति लघु लघु जीविनः मरणं प्राप्नुवन्ति पूर्वमेक कथां पठितवान् संस्कृते कुत्रापि पठ सम्भाषणसन्देशे रामः लक्ष्मणः सीता च गच्छति स्म तदानीम् एककीटस्य रोदनं श्रुतवान् एकः कीटः उच्चैः रोदनं करोति भगवान् श्रीरामः तत् श्रुतवान् तदानीं रामः उक्तवान् कस्यापि क्रन्दनं क्रन्दनम् इत्युक्ते रोदनम् उच्चैः रोदनं श्रूयते कः रोदनं करोति एकवारं पश्यतु इति लक्ष्मणम् उक्तवान् लक्ष्मणः सर्वत्र गत्वा अन्वेषणं कृत्वा दृष्टवान् एकः कीटः तत्र उपविश्य रोदनं करोति तदा कीट लक्ष्मणः पृष्टवान् कीटस्य समीपं किमर्थं भवान् रोदनं करोति तथा सः उक्तवान् एतेन मार्गेण के के जनाः गच्छन्ति सर्वे मम उपरि पादं स्थापयन्ति तदानीम् अहं रामा रामा राम इत्येव उच्चैः उक्त्वा आश्वासं प्राप्नोमि इदानीं सः रामः एव मम उपरि पादं स्थापितवान् कस्य नाम उक्त्वा अहं रोदनं करोमि इत्युक्ते एका कथा एव किन्तु किमर्थं तां कथाम् उक्तवान् वयं स्वाभाविकतया संस्कृतस्य विषये वदामः सा कथा सर्वे ब्रिटिश् जनाः आगतवन्तः फ्रेञ्च् जनाः आगतवन्तः अन्य अन्य डच् जनाः आगतवन्तः पोर्चुगीस् जनाः आगतवन्तः सर्वेपि संस्कृतस्य नाशं कृतवन्तः प्रयत्नमपि कृतवन्तः पुस्तकानि अग्निमध्ये स्थापितवन्तः मुगल् जनाः सर्वं किं किं कृतवन्तः वयं बहुत्र पठितवन्तः हिस्टरि मध्ये मासपर्यन्तम् अग्निः आसीत् इति वदन्ति नळन्दा तक्षशिलामध्ये मासपर्यन्तं पुस्तकानि ज्वलन्ति इति तादृशज्ञानं नष्टं कृतवन्तः सर्वेपि एतत् सर्वेपि आक्रमणं कृतवन्तः अथवा चौर्यं कृतवन्तः तदा कोऽपि भारतमातुः कष्टं नासीत् इदानीम् इदानीं ये संरक्षकाः इति वदामः वयं भारतीयाः वयमेव तां न पठामः तां भाषां न पठामः उपेक्षां कृतवन्तः वयं सर्वे अन्य अन्य अन्य कोर्स् स्वीकृत्य पठामः तत् एव मुख्यम् इति जीवनं सर्वं तस्य पृष्ठतः नयामः तदानीं संस्कृतसंवादः अपि रोदनं करोति इति वयम् उदाहरणरूपेण वदामः इदानीं किमर्थम् अत्र उक्तवान् अत्र अपि अत्र पश्यतु पापं कदा भवति इति अस्माभिः चिन्तनीयम् किं कर्म करोति तत् न मुख्यं कर्मकारणेन यद् भवितव्यं तद् भवति कर्मकरणसमये मम अन्तरङ्गे मम मनसि तद् कथम् अस्ति कथं भा तस्य कथं भाति तदनुसृतमेव तस्य पापपुण्यम् आगच्छति नो चेत् इदानीं पश्यतु सैनिकाः अन्यसैनिकं मारयति तस्य कृते अवार्ड् एव ददाति किल परं वा अथवा अन्यत् किमपि वा यस्य कस्यापि सः अपि मारणमेव करोति किल सः अपि हननमेव करोति किन्तु हननं करोति चेदपि सः सम्माननं प्राप्नोति कारणं किं तस्य धर्मः स एकैकस्य धर्मः अस्ति एकैकविषयः ധർമ്മപാലനമേവ മുഖ്യമസ്തി അത്രയവ ആഗതി കിഞ്ചിത് അനന്തരം പരധർമ്മോ ഭയാവഹ സ്വധർമ്മോ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ സ്വസ്യ ധർമ്മ സ്വസ്യ ധർമ്മ ഇതി കഥം വയം നിശ്ചയം കുർമോ തദപി കഷ്ടമസ്തില്ല വയം ചിന്തനം കുർമ്മ ചേത് അസ്മാകം ധർമ്മ വയം ജ്ഞാതും ശക്നുമോ किल सामान्यधर्माः मातुः संरक्षणं करणीयं पितुः संरक्षणं करणीयं धर्मः नास्ति इति वयं चिन्तयामः धर्मः इति सर्वेपि जानन्ति किन्तु वयं किमर्थं न कुर्मः सर्व केपि न कुर्वन्ति इति अर्थे न वदामि वद वयम् अन्य अन्य लघु लघु स्वार्थकार्याणि दृष्ट्वा वयं ततः दूरं दूरं गच्छामः खलु तदर्थं गच्छामः चेत् कदाचित् नष्टं भवति किन्तु नष्टं नष्टः लाभः इति तत्र प्रश्नः नास्ति धर्म आचरणमेव धर्म प्रधानं धर्म आचरणं करणीयं तदेव प्रधानमस्ति तत्र नष्टं भवति वा लाभः वा इति भिन्न तदेव पापपुण्यं भवति पापपुण्यं कथम् आगच्छति अस्माकं चिन्तनकारणेन चिन्तनकारणेन इत्युक्ते कदाचित् वयम् अन्यत् किमपि प्राप्तुम् एतादृशधर्माणाम् उपेक्षां कुर्मः तदपि पापं भवति किल मम स्वधर्मः अस्ति इति अहं न जानामि इति वयं वदामः किमर्थं न जानामि मम ममय भोजनं करणीयं तदहं जानामि एव किल भोजन चिन्तयतु मम धर्मः अस्ति मया भोजनं करणीयम् इति शरीरपा शरीरं स्वीकृतवान् शरीरपालनाय भोजनं करणीयम् इति मम धर्मः अस्ति अहं भोजनं न करोमि अहं न जानामि इति उपविशामि चेत् किं भवति मरणं भवति अथवा आरोग्यं गच्छति तत् वयम् अवगच्छामः समानमेव उत्तमानि वस्तूनि खादनीयानि यद् आरोग्यं ददाति तादृशानि वस्तूनि एव खादनीयानि एतत् सर्वे जानन्ति किल जानन्ति वा किमर्थम् अन्यवस्तूनि खादन्ति वयम् इदानीं पश्यतु किमपि स्वीकरोतु वयं भिन्नभिन्नसोडाः सन्ति किल कोक् वा अथवा पेप्सि वा सर्वे अपि जानन्ति तद् सम्यक् नास्ति इति केऽपि न वदन्ति तद् आरोग्यार्थम् उत्तमम् इति केऽपि वदन्ति वा किन्तु अमेरिका मध्ये अत्यधिकविक्रयणं तस्यैव चलति आफ्रिका मध्ये न अमेरिका मध्ये किमर्थम् उक्तवान् सर्वे एजुकेटेड् जनाः एव तत् स्वीकृत्य पिबन्ति अण्एजुकेटेड् जनाः एते न जानन्ति तेन कारणेन पिबन्ति चेत् भिन्नविषयः किमर्थमहम् एतत् उक्तवान् वयं न जानीमः इति न कारणं न कुर्मः शीलः नास्ति अस्माकं लघु अस्माकं जीवने इदानीम् अर्जुनस्य जीवने वयं निश्चयं कर्तुं शक्नुमः तेन युद्धं करणीयमेव सरलमेव वयं वक्तुं शक्नुमः कारणं किं सः क्षत्रियः क्षत्रियः मीन्स् अद्यतनार्थे वदामः सैनिकः सः सः सैनिकः अस्ति राष्ट्रस्य रक्षणं राज्यस्य रक्षणं धर्मरक्षणं तस्य दायित्वमस्ति तेन करणीयमेव किन्तु अस्माकं तले यदा वयं गीतां चिन्तयामः वयं प्रतिदिनं कति अनावश्यककार्याणि कुर्मः अथवा करणीयानि कार्याणि न कुर्मः तत् अस्माभिः चिन्तनीयं तदा एव किञ्चित् वा अर्थबोधः भवति नो चेत् किमपि न भवति एवमेव एककथां पठति अथवा नोवेल् पठति इव गच्छति अग्रे अग्रे अस्माभिः अवगन्तव्यम् अहं किमपि एक मम तादृशदुःशीलः अवगतवान् वा न्यूनातिन्यूनम् अहम् एतत् करोमि एतत् मम धर्मः नास्ति एवं चिन्तयामः चेत् किं किम् अस्माकं किं किं भवितुम् अर्हता अस्ति अहं करोमि किन्तु न करणीयं सः अधर्मः एव इति अहं जानामि धर्मः अधर्मः इत्युक्ते इदानीं लाङ्ग्वेज् कारणेन भाषाकारणेन अस्माकं मनसि किमपि आगतमस्ति ओ एतत् सर्वं धर्म एतत् सर्वम् अधर्मं किल मारयति अथवा एवं करोति तत् करोति एतत् सर्वम् अधर्मः एवं नास्ति किल इदानीं पश्यतु अन्य एक जीविः सिंहः मृगं मारयति मृगः इत्युक्ते डेर् हम्म। सिंहः मृगं मारयति किमर्थं तस्य भोजनार्थं सः अधर्मः वा अधर्मः नास्ति तत्र तस्य धर्मः सः किन्तु तद् दृष्ट्वा वयं गत्वा मारयामः चेत् किल वयम् अपि पश्यतु वयं भोजनार्थं वा अस्माकं बुभुक्षानिवारणार्थं न अस्म सैकल् मध्ये अस्माकं कृते विद्यमानं भोजनं तस्य मांसः न सस्यमेव अस्माकं मांसः अल अस्माकं किं वदामि भोजनं वयं तद् त्यजामः धर्मः भवति किन्तु तदेव खादित्वा जीवनं कर्तुं शक्नुवन्ति ते कुर्वन्ति चेत् अधर्मः नास्ति एवमेव मनुष्याणामपि ഭിന്ന സന്ധി भिन्नभिन्नधर्माः सन्ति ശക്യത വിനോബാജി शक्यते പുസ്തകം एकं സ്വധർമ്മ लिखितवान् മലയാള इति മലയാളഭാഷായാമപ്പി മിളതി ഗീത പ്രാന്തങ്ങളിൽ ഇതി അസ്തി പുസ്തകസ്യ നാമ ഗീത ഭിന്ന ഭിന്ന ജീവനെ ചേർത്ത പ്രാന്തങ്ങളിൽ ഇത്യുക്ते ഭിന്ന ഭിന്ന പ്രദേശേ ഭിന്ന ഭിന്ന ജീവനസ്ഥരെ ഗീത തത്ര കേവലം ഏക വിഷയ സ്വധർമ്മ बहु कष्टमस्ति तद् चिन्तयित्वा अवगमनं स्वयं तु बहु सरलं किन्तु अन्यान् बोधयितुं न शक्नुमः कारणं मम स्वधर्मः भिन्नः तस्याः स्वधर्मः भिन्नः कारणं वयं सर्वे भिन्नभिन्नवातावरणे भिन्नभिन्नसाहचर्ये वयं वासं कुर्मः मम हस्ते यथेष्टं धनमस्ति इति चिन्तयतु एकः दरिद्रः मां पृच्छति दातव्यम् इति मम धर्मः वा न वा धर्मः हस्ते स्वयमेव धनं नास्ति अन्यः पृष्टवान् दानम् इति दानं वा अदानं वा तद् न धर्मः धर्मः तत्र व्यक्त्यनुसृतं भवति तत् किल अत्र अर्जुनः अर्जुनः वदति एते वस्तुतया मारणीयाः आततायिनः इत्युक्ते तायवर्तः एतेषां हननं करणीयम् हननयोग्याः एते के धृतराष्ट्रपुत्राः कारणं किम् अधर्मः तत् स्पष्टमस्ति तस्मादेव भगवान् तेन सह अस्ति नो चेत् भगवान् तेन सह न तिष्ठति कौरवपाण्डवपक्षे भगवान् किमर्थं पाण्डवैः सह तिष्ठति तेषां पक्षे धर्मः अस्ति ते धार्मिककार्यमेव कुर्वन्ति अस्माकम् अपि अस्माकम् अन्तरङ्गे यदा यदा युद्धं चलति एतत् करणीयं वा न वा इति युद्धं चलति खलु स्पष्टतया कः ज्ञातुं शक्नोति अत्यधिकं मम अन्तरङ्गे युद्धं चलति कः धर्मः कः अधर्मः इति कः अवगन्तुं शक्नोति अहमेव पश्यतु अहमेव सम्यक् अवगन्तुं शक्नोमि तदर्थं किञ्चित् प्रयत्नः करणीयः इति वदति अस्माकं किं भवति नित्यं भिन्नभिन्नभिन्नकार्याणि कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा अस्माकं शीलः भवति सः मम शीलः भवति दुःशीलः भवतु उत्तमशीलः भवतु एवमेव भवति कथं भवति शीलः कथम् आगच्छति शीलः कथमागच्छति अभ्यासेन किल प्राक्टीस् किल तस्मादेव वदति लघु लघु परिवर्तनं स्वस्य जीवने अस्माभिः आनेतव्यं मम जीवने लघु लघु परिवर्तनानि अति बहु बृहत् परिवर्तनं कर्तुं न शक्नुमः बहु लघु लघु लघु लघु परिवर्तनानि मिलित्वा एव किं भविष्यति बृहत् एव परिवर्तनं इदानीं यस्य कस्यापि विषये इदानीं महोदयः अस्ति सः कः इति अहं कथं पश्यामि एकं तस्य रूपम् अन्यत् तस्य नाम एतत् विहाय नामरूपं विहाय सः स्वभावः इति अस्ति सः एतादृशः दीपा एतादृशी महोदयः एतादृशः इति जनानां मध्ये बहूनां मध्ये एका कल्पना अस्ति खलु अस्ति वा वयं समाजे एव जीवनं कुर्मः समाजे अस्माकम् एकैकचित्रमस्ति एतत् कथमागतम् एकदिनस्य मम व्यवहारं दृष्ट्वा न आगच्छति तत् पुनः पुनः लघु लघु विषयेषु मम सम्भाषणं मम चिन्तनं सत्यं मम शारीरिक चेष्टाः किल केचन जनान् वयं वदामः किल कथं मूर्खः इव व्यवहरति इत्युक्ते तादृशमेव तस्य सर्वविधचेष्टा मनुष्यः इति वदति चेत् मनुष्येण भवितव्यं चेत् कानिचन कार्याणि सन्ति तत्र वयं किं किं कुर्मः मम भोजनं तदनुसृतमस्ति वा मम भाषणं तदनुसृतमस्ति वा किल सर्वमपि चिन्तनीयं मम व्यवहारः इत्युक्ते मम भोजनं मम भाषणं मम चिन्तनम् अथवा मम प्रवृत्तिः एकैककार्यम् अहं यत् करोमि ये तत्र अस्माभिः परिवर्तनम् आनेतव्यं तदेव युद्धं किञ्चित् वा तस्य विषये वयम् अवगच्छामः भगवान् वदति अग्रे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത് അല്പം അവഗച്ഛാമः चेत् स्वल्पपरिवर्तनं वयं कुर्मः चेत् तत् अस्मान् बहु अग्रे नयति सामान्यमेकं न जन्म जन्मानि न भवन्ति अग्रे एकलघुपरिवर्तनेन जन्मानि वयं त्यक्तुं शक्नुमः कारण कथं जन्मानि वयम् आनयामः एकैकचिन्तनमेव किल इदानीं वयम् अस्माकम् अग्रिमजन्म निर्माणं कुर्मः कथं निर्माणं कुर्मः चिन्तनेन एकैकबिन्दु एव पश्यतु इदानीं तत्र तद् बुद्धस्य चित्रमस्ति तद् चित्रं कथं सः लिखितवान् बिन्दु एव किल एकैकबिन्दु एव लघु लघु लघु लघु लघु लघु बिन्दु स्थापयित्वा बिन्दूनां समूहः भवति तत् चित्रं भवति एतद् अवगमनं कष्टं चित्रं यदा पश्यामः वयं चिन्तयामः बिन्दु इति वदति चेत् वयं विश्वासं न कुर्मः किञ्चित् ये चिन्तयन्ति ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति कम्प्यूटर् मध्ये एकं चित्रं स्थापयित्वा तद् लार्ज् कृत्वा पश्यतु यत्किमपि चित्रं स्वीकरोतु तत्स्थापयित्वा लार्ज् लार्ज् लार्ज् करोतु अन्ततो गत्वा किम् आगच्छति एकबिन्दु स्वयम् अस्माकं कति वर्षाणि अभवन् चिन्तनं चिन्तनं चिन्तनं कथनं कथनं किमर्थं वदामि कथनं चिन्तनेन एव आगच्छति खलु चिन्तनस्य परिवर्तनं कथनेन अपि कर्तुं शक्यते कथनस्य परिवर्तनं चिन्तनेन अपि कर्तुं शक्यते परस्परं पूरकमस्ति अहम् असमीचीनानि पदानि न वदामि इति व्रतं स्वीकरणीयम् अहं न वदामि यत् किमपि भवतु मम मुखतः न आगच्छति इति अहं कर्तुं शक्नोमि किल बहु कष्टमस्ति बहु सरलमिति वदति चिन्तयामः किल मौनव्रतं सरलमस्ति वा सरलं न नित्यचैतन्ये यति इति एकः आसीत् किल एकः सन्न्यासी इदानीं സമാധിയ ഭൂതി മന്യ മുനിനാരായണ പ്രസാദേവ അസ്തി തസ്യ ശിഷ്യ സഹ ഏവം പരീക്ഷണം കൃതവാൻ അഷ്ടാദശ മാസാഹ ഇതി അഹം മൗനം ഉപവിഷ്ടവൻ തസ്യ ആശ്രമേ വർക്കലായം അസ്തി തസ്യ ആശ്രമ തത്ര അഷ്ടാദശ മാസാഹ അനന്തരം തസ്യ അനുഭവം ലിഖിതവാൻ സ സഹ ചിന്തിതവാൻ ഇനി പ്രഥമ ദ്വിത്രമാസാനന്തരം സഹ ചിന്തിത ഇതപരമായ സംഭാഷണം കർത്തും ശക്യത सम्भाषण आगच्छति वा न वा इति एकैक अनुभवः अन्ततो गत्वा तस्य बहु भीति भिन्नभिन्नमार्गेण गच्छति इति उक्तवान् सः अन्त अष्टादशमास अनुभवः इति सः तत् सम्यक् विवरणं करोति इत्युक्ते वृथा वयं मौनम् उपविशामः चेत् कतिविध अनुभवाः मिलन्ति अस्माकमेव कतिविध अनुभवः वयं चिन्तयामः बहु सरलमिति दशदिनानि कृत्वा पश्यतु दशदिनानि किम् एकदिनमेव शक्नुमः अस्माकं बहु श्वासस्य श्वासमेव न मिलति इव भवति किल सम्भाषणं न कुर्मः चेत् कानिचन कार्याणि सन्ति किल तादृशं किमपि इदानीं परदूषणं श्रु श्रुतवन्तः इति चिन्तयतु परदूषणम् अन्यस्य विषये दूषणं किमपि किमर्थं तत् सर्वत्र वक्तव्यं वयं न चिन्तयामः एव किल वदामः एव गत्वा वदति चेत् कः लाभः अहम् इदानीं किमपि श्रुतवान् तद् अहं महोदयं वदामि मम कः लाभः तेन अहम् एक आणी स्थापितवान् दृढं किल एक मयि तत् एकैक एकैकवारम् अहम् एकैक आणी स्थापयामि किल त्र तत्र स्थापयामि तद् न मक्षिकायाः कार्यमपि करोति मक्षिका इ अस्ति फ्लै तद् किं कौती मक्षिकायाः स्वभावः अत्र व्रणमस्ति तत्रैव भविष्यति किल गजस्य शरीरम् इति चिन्तयतु बृहत् शरीरं तत्रापि एकं लघुव्रणं कुत्र अस्ति व्रणम् इत्युक्ते जानाति किल तत्र एव गत्वा उपविशति अनन्तरं किं करोति तत्र वेदनाम् उत्पादयति तद् न केवलं तत्र तद् मलिनं करोति अधिकम् अन् अन्यस्य शरीरमपि गत्वा उपविशति तत्रापि तद् सङ्क्रामयति സെയിം കാര്യമേവ വയം മുഖേന കുർമ്മ <laughs> അന്യസ്യ ശരീരേ കുർമ്മ മക്ഷിക ശരീരേ എവ വയം പുത്ര കുർമ്മ മനസ്സി ബഹു അസമീചീന സ്വഭാവ ഇനി കിഞ്ചിത് നിയന്ത്രണം കർത്തും ശക്നോതി ചേത് ആ ചിന്തയാമി മമ പത്നീം വദാമി ന വദാമി ചേത് കഥം കഹ ലാഭ തസ്യാഹ കഹ उत्तमकार्यं चेत् वदतु किल पूर्वमेकं सुभाषितमासीत् परगुणपरमाणून् पर परगुणः परगुणः इत्युक्ते पर अन्यः परगुणः तस्य उत्तम उत्तमगुणाः परमाणु परमाणु इत्युक्ते स्मोळ् अत्यन्तं स्मोळ् अस्ति परमाणु सूक्ष्मं पर्वतीकृत्य तद् बृहत् कृत्वा अन्येषां समीपं वदतु किन्तु परदोषः अन्येषां दोषः पर्वतसदृशदोषः भवति चेदपि भवान् तद् अनुरूपेण कृत्वा अन्यत्र स्थापयतु न तत् अवगरिकायां स्थापयतु वेस्ट् बाक्स् मध्ये स्थापयतु तद् वक्तव्यं नास्ति एतत् किमर्थं वदामः वयं चिन्तयामः एतत् तद् न करोतु एतत् न करोतु न एवं न एतत् न चिन्तनीयं कः कस्य समीपं वदति न करणीयम् इति तदेव प्रश्नः अहं न वदामि एतत् मम न गीतामपि भगवान् न वदति पश्यतु भगवान् मौनमेव उपविशति तत्र कः कस्य समीपं वदति स्वयं स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति वक्तव्यानि कार्याणि एतानि सर्वाणि अर्जुनस्य अन्तरङ्गतः आगच्छति पश्यतु अर्जुनः एव अवगन्तुं न शक्नोति तादृशस्थितिमध्ये अस्ति अर्जुन अहं वयं चिन्तितवन्तः अर्जुनस्य स्थितिः कीदृशी अस्ति इति भगवानेव समीपे तिष्ठति तादृशः सः भगवान् तस्य मित्रमिव जीवनं करोति तादृश उन्नत स्टेज् मध्ये तिष्ठति अर्जुनः अपि स्वस्य अन्तरङ्गे यदा एतादृश प्राब्लं चलति तदा सः कुत्र गच्छति यत्र मम इच्छा अस्ति तेन सह गन्तुम् इच्छति यत्र धर्मः अस्ति तेन सह गन्तुं न इच्छति यत्र मम इच्छा अस्ति सः अग्रे वदति मम जनाः ते सन्ति किल तान् मारयित्वा अहं किं प्राप्नोमि मम जनाः सन्ति इति कारणेन तान् अहं मारयामि चेत् अहं कथं सुखं प्राप्नोमि मम जनाः सन्ति तेन कारणेन तान् अहं मारयामि चेत् कथं सुखं प्राप्नोमि इति प्रश्नः किन्तु क्वश्चिन् सर्वं कुत्र आगच्छति मारयति चेत् कथं भवति मारयति चेत् कथं वयमपि पृच्छामः किल कदाचित् कदाचित् अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि आगच्छति ओ अहं कुटुम्बस्थः किल मया एतत् न करणीयं वा करणीयं वा तदेव अस्माकम् अहं मम धर्मः ओ भवान् सर्वकुटुम्बधर्मं करोति खलु एतत् सर्वं सः किं वदति भगवान् तस्मादेव मौनं पूजि किमर्थम् एषः സ്വയമേവ വധത്തി കിഞ്ചിത് അനന്തരം സ്വയമേവ സമാധാനം പ്രാപ്നോതി അസ്മാക്കം സർവേഷാം കാര്യമേതല്ല വയം ബഹുവാദം കുർമ വാദം കൃത്വ അന്തേ കിം അന്തേ വയമേവ അവഗച്ചാമോ എന്തൊക്കെ ദുഃഖം ദുഃഖമേവ ഭവതി അസ്മാക്കം പാപം പാപമേവ ഭവതി പുണ്യം പുണ്യമേവ ഭവതി കിന്തു കരണീയം ചെയ്ത് കുത്ര ശുദ്ധീകരണം കരണീയം കുത്ര സ്വച്ഛീകരണം കരണീയം अन्तरङ्गे स्वस्य स्वयं स्वस्य अन्तरङ्गे स्वस्य मनसि अथवा स्वस्य अन्तरङ्गे तत्र चिन्तनस्य क्लारिटि भवेत् प्रथमं लघुविषयः एव किन्तु भगवान् किमर्थम् एतादृशप्रयत्नं करोति अथवा भगवद्गीता वा उपनिषत्तु वा वयं सर्वं पठित्वा पश्यन्तु भिन्नभिन्न ट्रिक् एव किमर्थं ट्रिक् किमर्थम् उपायः अन्तरङ्गं प्रति पश्यतु भवान् अन्तरङ्गं प्रति पश्यतु इत्युक्ते स्वस्य मनसः विषये स्वस्य चिन्तनस्य विषये स्वस्य विचारस्य विषये स्वस्य वाक् विषये स्वस्य दर्शनस्य विषये कदा मनुष्यः चिन्त्य मनुष्यः एकः एव तत् कर्तुं शक्नोति इति वदति एकमात्र जि तस्मादेव मनुष्यः भगवतः समीपसृष्टिः इति वदन्ति खलु अन्यत् भगवतः एव रूपं मनुष्यस्य इति कारणेन किमपि न മനുഷ്യः चिन्तयति चेत् शीघ्रं सः भगवान् भवितुं शक्नोति भगवान् अथवा देवः मनुष्यः असुरः कः भेदः असुराणाम् एतादृशचिन्तनमेव न आगच्छति कारणं किम् इन्द्रिय इन्द्रियमग्नाः ते अस्मासु मनुष्याणां मध्ये अपि वयं पश्यामः किल बहवः जनाः सन्ति കേവലം ജിഹ്വായ രുചി അഥവാ നേത്രസ്യ രുചി അഥवा कर्णस्य रुचिः अनन्तरं किमपि नावश्यकं यत् अहं पश्यामि यत्किमपि उदाहरणं स्वीकरोतु यत् अहं पश्यामि तेन मम अन्तरङ्गं मलिनं भवति इति ज्ञात्वापि वयं पश्यामः पश्यामः वा न वा कोऽपि न जानाति इति कारणेन पश्यति वा न स्पष्टं जानाति एतत् पश्यामि चेत् मम अन्तरङ्गं मलिनं भवति पुनः पुनः मालिन्यं कुर्मः अनन्तरं रोदनं कुर्मः സർവ ഇന്ദ്രിയാണ തദേവ സർവ ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര ഇന്ദ്രിയേഷു ഇന്ദ്രിയാണാം ഉപരി ഏവ അസ്മാകം ആനന്ദः इति विचिन्त्य वयं जीवनं कुर्मः तथैव जीवनं किं जीवनम् आसुरिकजीवनम् किल चित्रकाराः अपि वयं पूर्वं चिन्तितवन्तः चित्रकाराः अपि सम्यक् चित्रणं कुर्वन्ति कदाचित् राक्षसानाम् अथवा असुराणां चित्रं पश्यतु जिह्वा बृहत् जिह्वा भवति किल सामान्यचित्रेषु बृहत् जिह्वा भवति अथवा कर्णः बृहत् कर्णः दन्ताः सर्वं कारणम् एतदेव कार्यं चर्वणं गान् खादन्ति अथवा जिह्वया असमीचीनकार्याणि वदन्ति करणमपि तादृशमेव बृहत् सर्व इन्द्रियाणि अतिबृहत् इति चित्रणं त्वं चित्रकारः कोऽपि यः कृतवान् प्रथमं तस्य सम्यक् चिन्तनमस्ति तत् एतादृश इन्द्रियाणां द्वारा सर्वं स्वीकरोति किन्तु देवानां पश्यतु देवत्वम् इत्युक्ते किं सौम्यभावः मुखे शान्तभावः खलु कोऽपि देवः भवतु तस्य हननं करोति चेदपि असु असुराणां यदा हननं करोति देव्याः चित्रं भवति पश्यतु मुखं तु कियत् शान्तं भवति तदापि तदेव एतयोः मध्ये भेदः मनुष्यः इत्युक्ते कः तन्मध्ये वयं स्मः तस्मादेव मनुष्यजन्म इति सरलं न भवान् एक पूर्वजन्मनि अन्यमृगः अथवा अन्यत् किमपि इति चिन्तयतु मृगः इति वा पशवः वा पक्षी वा तेषाम् एतादृशचिन्तनसामर्थ्यं नास्ति किमर्थं तादृशजन्म कोटिशः सन्ति किल प्राणिनः पक्षिणः किमर्थं तज्जन्म तत्र चिन्तयितुं न शक्यते चेत् तत् मनुष्यजन्मनि कृतपापपुण्य अस्ति किल तस्य अनुभवाय तदनन्तरं यत्र तत् समाप्तिः भवति अग्रिमजन्म प्राप्नुमः तदनुसृत एकयोनिमध्ये गत्वा जन्म प्राप्यते बहु सुन्दरमस्ति एतत् चक्रं वयं पठामः चेत् बहु सैण्टिफिकलि अपि अस्ति कथम् एकैकत्र गच्छति एकत्र जन्म प्राप्नोति अद्भुतकरमस्ति तत् अस्माकं कार्यं किम् अस्ति इदानीं मनुष्यजन्म प्राप्तवन्तः वयम् एतावत् गीता वा उपनिषत् वा एतादृशकार्याणि पठामः अर्जुनस्य समीपं वदति इत्युक्ते केवलम् अन्यं कमपि वदति इति पठन् अग्रे गच्छामः किमपि न प्राप्नुमः अस्माभिः चिन्तनीयं मम अन्तरङ्गे एव एतत् युद्धं चलति इदानीं मम अन्तरङ्गे एक उत्तमविषयं मया एक उत्तमः विषयः उदाहरणानि चिन्तनीयं तदा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किमपि एकम् उत्तमं कार्यं मया करणीयं किम् इदानीं मम मम आरोग्यस्य विषये बहु शीघ्रं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः मया किमपि चिन्तयतु इदानीं मया मधुरं न खादनीयम् अथवा भर्जं भर्जम् इत्युक्ते भर्ज फ्रैड् फ्रैड् वस्तूनि न खादनीयम् इति अहम् अवगतवान् कथम् अवगतवान् वैद्यः उक्तवान् वैद्यः उक्तवान् न खादतु प्राब्लं भवति किन्तु वयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे सः धर्मः तत्र तिष्ठति मया तत् न खादनीयम् इति वयं जानीमः किन्तु तत् पश्यति चेत् अस्माकम् इच्छा भवति वा न वा भवति तदेव युद्धम् अत्यन्तसामान्यविषये उक्तवान् मनसः विषयः एतदेव एतत् किञ्चित् बृहत् बृहत् आगच्छति तत्र तत् कथञ्चित् एकं वा ततः स्वीकृत्य खादनीयम् इति इच्छा भवति तदा महती प्रेरणा भवति करणीयं करणीयं करणीयम् इति अस्माकम् इच्छा भवति किमर्थं तादृशी इच्छा आगच्छति यदा भवान् तद् न करोति तस्य नाम एव तपः तपः इत्युक्ते अन्यत् किमपि न वनं गत्वा एवम् उपविशति चेदेव तपः अस्माकं गृहे अस्माकं कार्ये तत्र उपविश्य वयं कर्तुं शक्नुमः एतत् अस्माकं गृहे कर्तुं शक्नुमः तदा तदहं न करोमि चेत् मयि एकं मम आरोग्यं सम्यक् भवति तद् भिन्नविषयः मयि एकम् ऊर्जः भवति वयं वदामः मनशक्तिः इति वयं वदामः किल अथवा विल् पवर् इति वदामः तत् कृत्वा कृत्वा कृत्वा सम्यक् विल् पवर् अस्ति इति चिन्तयतु तादृशी अन्तरङ्गे तादृशी शक्तिः अस्ति वयं यद् वदामः तद् भविष्यति केचन जनाः वदन्ति चेत् भवति खलु गृहे अपि वयं जानीमः किल गृहे स्वाभाविकतया गृहे पिता वदति तत् चलति किमर्थं चलति भयकारणेन न केवलं भयकारणेन न किल बहु अस्माकं पितुः अपेक्षया आरोग्यं भवति पुत्रस्य तदापि पिता पुत्रं ताडयति चेत् अस्माकं संस्कृत्यां पुत्रः पुनः न ताडयति पितर ताडयति वा न तद् सोढ्वा गच्छति കാരണം കിം പിതുഹു തദർത്ഥം സഹ പിതുഹു ധർമ്മ ജാത പുത്ര ജാനാതി തസ്മിൻ സമയേ തസ്യ ക്രോധ രോദനം കഷ്ടം എതത് സർവമപി അസ്തി ചെതപി സഹ ജാനാതി പിതുഹു അന്തരംഗേ കിമസ്തി അഹം സമ്യക് ഭവതു ഇത്യവ അല്ലേ സാ ഉദാഹരണം വദതി മാതാ താടയതി ചേത് മാതരമേവ आलिङ्गनं कृत्वा रोदनं करोति का ताडयति माता एव तदेव अस्माकं किं वदामि तादृशधर्म एव ते कुर्वन्ति इत्येव अर्थम् एतादृश एकधैर्यम् एतादृश एक स्वभावः अस्माकम् अन्तरङ्गे भवेत् तदेव तत् श्लोकतः अस्माभिः पठनीयम् अत्र तु सामान्यतया वयं चिन्तयामः चेत् कः अर्थः अर्जुनः वदति एते आततायिनः वध अर्हाः एते उपेक्षणीयाः शीलाः अस्माकं जीवने चेत् असमीचीनाः शीलाः सुरां पिबति धूमपानं करोति प्रातः निद्रां करोति यत्किमपि भवतु सर्वाणि कार्याणि वयं जानीमः एतानि कार्याणि उत्तमानि न सन्ति मम जीवने एते अपसारणीयाः एतद् मम समीपम् उत्तमं नास्ति वयं जानीमः तथापि तदेव आततायिनः एते मारणीयाः एते त्यक्तव्याः एते तदापि अहं न करोमि किमर्थमहं न करोमि मम पापं भवति पापम् इत्युक्ते किं पापं पुण्यं भवति पुण्यस्य फलं किं सुखम् पापं भवति पापस्य फलं किं दुःखं वयमपि तदेव चिन्तयामः किल मम दुःखं भवति मम कष्टं भवति एतत् न खादामि चेत् मम इच्छाभङ्गः भवति अथवा अहं मम निद्रा अस्ति निद्रां न करोमि चेत् मम कष्टं भवति यत्किमपि तदेव इति न मनुष्यस्य एक अपारशक्तिः अस्ति इति वदति सः तद् सम्पादयितुं शक्नोति तपः एव करणीयः अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये किमपि पठनीयम् ओ मया न शक्यते बहु आलस्यरूपेण वयं त्यक्तुं शक्नुमः किल संस्कृतं संस्कृतं बहु कष्टमस्ति अथवा यत्किमपि एतदिति न वयं चिन्तयामः इदानीं पश्यतु अस्माभिः सह प्रथमवर्गे द्वितीयवर्गे तृतीयवर्गे लक्षशः जनाः पठितवन्तः किल इत्युक्ते आहत्य കേരള അഥവാ ആഹത്യ രാജ്യ പശ്യതു മയ സഹ ഏകലക്ഷം ജന തഥാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രവിഷ്ടവന്ത കിന്തു കതി ജന പി എച്ച് ഡി പര്യന്തം ഗതവന്ത തഥ ദോ ത്രയ ചത്വര അഥവാ ദശ ജന സ്യു കാരണം കി ലഘു അഹം യഥാ വിദ്യാലയ പഠനസമയ അഹം പശ്യാമി സ്മ वयं केचन जनाः बहु कष्टेन पठामः बहु सरलं किमपि न पठित्वा इदानीम् एतत् श्लोकमस्ति एकं पञ्चषट् पुटानि सन्ति श्वः एतत् कण्ठपाठं पठित्वा आगच्छतु इति वदति वयं निद्रां त्यक्त्वा उपविश्य पठामः मम समीपे गृहे एकः आसीत् किमपि न पठति बहु आनन्देन आगच्छति तत्र किन्तु किमभवत् अभवत् तद् वर्ष अन्ते तस्य कार्यं समाप्तं दशमवर्गानन्तरं न गतवान् सः किञ्चित् सुखं प्राप्तवान् दशवर्गपर्यन्तम् एवमेव प्रेषयति किल किन्तु जीवने कोऽपि उपयोग एतत्तु अहं साक्षात् दर्शनयोग्यम् उक्तवान् इतोपि अधिकमस्ति मानसिककार्याणि इदानीं पश्यतु अहमपि डिग्रीं प्राप्तवान् अन्यः अपि डिग्रीं प्राप्तवान् कदाचित् सः फस्ट् राङ्क् प्राप्तवान् अहं न प्राप्तवान् किन्तु मम यत् अहं पठितवान् कष्टेन पठितवान् इत्युक्ते तपः कष्टं केवलं न तपः अस्ति मम पठनस्य पृष्ठतः चेत् तेन उपयोगः भवति अग्रे तेन अस्माकं सुखं भवति तेन अस्माकम् आनन्दः भवति अहं संस्कृतपठनेन बहु आनन्दम् अनुभूतवान् यदा यदा अहं शिबिरं चालयामि अन्यजनाः आगच्छन्ति दशजनाः पठन्ति कथम् अस्माकं सन्तोषः भवति वक्तुमेव न शक्यते तदेक भोजनं करोति चेत् न भवति किञ्चित् समये निद्रां करोति चेत् न भवति कर्म करोति इति कारणेन कदापि अस्माकं श्रान्तिः न भवति अस्माकं दुःखं न भवति अस्माकं कष्टं न भवति केन कारणेन भवति मानसिकसङ्घर्षः तत्र मनसि युद्धं चलति मया निद्रा करणीया निद्रा करणीया निद्रा करणीया इत्येव चिन्तनमस्ति चेत् इदानीं पश्यतु मोदीविषये वयं शृणुमः तत् पूर्वम् इन्दिरागान्धिविषये अपि अहं पठितवान् चतुर्घण्टा एव निद्रां करोति प्रतिदिनं प्रतिदिनं चतुर्घण्टा एव निद्रां करोति ते तावत् पर्यन्त अष्टादशघण्टा सः कार्यं करोति इति वदति प्रैम् मिनिस्टर् पोस्ट् मिलति चेत् अस्माकमपि सम्यक् एव किन्तु कथं कार्यं करोति कथं तपः प्रतिदिनं वन् अवर् योगासनं करोति एतत् सर्वं वयं बहिः जानीमः इतः पूर्वं कतिविधतपः कृतवान् कः जानाति अहम् उदाहरणार्थम् उक्तवान् एवमेव सर्वेपि जनाः कोऽपि यत्र कुत्रापि उपविशति अस्मिन् जन्मनि वा पूर्वजन्मनि वा तस्य अन्तरङ्गे किं चलति कः जानाति अस्माकं मार्गः सः एव अन्यजनान् यदा वयं पश्यामः कदापि वयं समाधानं न प्राप्नुमः सन्तोषमेव न प्राप्नुमः ओ ते तेन कारणेन कुर्वन्ति अन्ये तेन कारणेन कुर्वन्ति यस्य कस्यापि विषये भवतु किञ्चित् कालानन्तरं वयम् अन्यत् अन्यत् शृणुमः किल तस्मात् अन्तरङ्गं प्रति पश्यतु किञ्चित् वा तस्मिन् विषये प्राक्टीस् करोतु प्रतिदिनं स्वस्य एक एकस्वभावं स्वीकृत्य तस्य परिवर्त प्रथमं स्वभावाः सन्ति इति अवगच्छन्तु मम धर्मः कः अधर्मः कः इति अवगच्छतु केचन जनाः चिन्तयन्ति मम कोऽपि दोषः नास्ति न अवगच्छन्ति ते तादृश एकचिन्तनम् आवश्यकं किल तेषां समयः एव नास्ति अन्येषां चिन्तने व्यापृता गृहे चेत् पतिः किं करोति पत्नी किं करोति पुत्रः किं करोति उद्योग मया सह ये ये कार्यं कुर्वन्ति यत्र यत्र मम सम्बन्धः अस्ति तत्र तत्र सर्वत्र अन्ये सर्वे कथं व्यवहरन्ति अहं तैः सह कथं व्यवहरामि इति कदा चिन्तयामः अथवा मम विषये स्वयम् अहं किं जानामि मम वाक्येषु अहङ्कारः अस्ति वा मम दर्शने अहङ्कारः अस्ति वा अथवा विनयः अस्ति वा पासिटिव् अपि चिन्तयितुं शक्यते जीवने अहं कथं तपः आचरामि कथं मम प्रयत्नः अस्ति एतादृशम् अस्माकं सर्वविधग्रन्थाः पुराणानि भवन्तु वेदाः भवन्तु उपनिषत् भवतु अथवा गीता तु इतिहासस्य एकः भागः एव सर्वग्रन्थाः सर्वाणि पुस्तकानि एतदेव भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नभिन्नरीत्या वदन्ति तदा वयं पृच्छामः किमर्थं पुनः पुनः वदति एतावत् उक्त्वा अपि वयं न कुर्मः किल एतावन्ति पुस्तकानि सन्ति एतावन्तः ग्रन्थाः सन्ति एतत् सर्वमपि बहवः जनाः तदर्थमेव जीवनं कृत्वा ये किञ्चित् तद् रियलैस् कृतवन्तः ते सर्वे लिखितवन्तः अन्येषामपि भवतु इति विचिन्त्य एतावद् प्राप्य अपि वयं तस्मिन् विषये न चिन्तयामः चेत् तावत् सरलं नास्ति इत्यर्थः किं करणीयं प्रयत्नः करणीयः पतति किं करणीयं पुनः उत्थाय प्रयत्नं करोतु तत्र कोऽपि दोषः नास्ति पुनः पुनः पुनः यस्मिन् क्षणे तत् मिलति अनन्तरं मिलति एव अनन्तरं तस्य पुनः प्रतिगमनं नास्ति अनेक शिलाखण्डः अस्ति इति चिन्तयतु तत् भग्नं करणीयं ताडयतु तस्य उपरि वयं हेमर् उपयुज्य मुद्गरः इति वदति संस्कृते उपयुज्य ताडयामः एकताडनेन तद् भग्नं भवति वा द्वितीयं ताडनं तृतीयं ताडनं विंशतिवारम् अथवा पञ्चविंशतिवारम् अहं ताडितवान् चतुर्विंशतिपर्यन्तमपि किमपि नास्ति तत्र किन्तु पञ्चविंशतितमताडने तद् द्वयमभूत् एवमेव अस्माकं ज्ञानप्राप्तिः वयं पुनः पुनः अन्वेषणं कदाचित् वयं चिन्तयामः किमपि फलं नास्ति एतत् सर्वं भिन्नभिन्नकथायां रामायणे महाभारते सर्वं सूचयति हनुमान् अञ्जनेयः लङ्कां गच्छति किल वयं जानीमः किल रामकार्यं साधयतु तदा जाम्बवान् एकमेकं पृच्छति भवान् गन्तुं शक्नोति वा सर्वे वानराः महाशक्तिशालिनः एकः वदति अहं पञ्चाशत् योजनां गन्तुं शक्नोमि फिफ्टि योजनां गन्तुं शक्नोमि किलोमीटर् इव इति चिन्तयतु किमपि अथवा मैल् वा किमपि तदा सः उक्तवान् शतं योजना सन्ति समुद्रं पञ्चाशत् योजनां भवान् गच्छति चेत् समुद्रे एव पतति कः लाभः अस्ति एवम् एकैकैकः वदति अशीति गच्छामि नयन्टि गच्छामि तदा अन्ततो गत्वा भवान् वदति नैन्टि नैन् गच्छति चेदपि प्रयोजनं नास्ति समुद्रे एव पतति शतं योजनां कर्तुं शक्नोति वा तदपि न पर्याप्तं पुनः अपि शतम् एकः महापुरुषः उक्तवान् अहं शतं योजनां गच्छामि किन्तु प्रत्यागन्तुं न शक्नोमि कः लाभः तत्र अस्ति वा नास्ति वा इति ज्ञातव्यं किल एतादृशमेव अस्माकं पश्यतु तद् अहं तावत् कृतवान् तदापि न प्राप्तम् एतावत् कृतवान् तदापि न एवं नास्ति लक्ष्यप्राप्तिपर्यन्तं करणीयम् अहम् एतत् साधयितुम् इष्टवान् किमपि अहं प्रातः उत्थातुम् इष्टवान् लघु लघु लघु लघु विषयान् स्वीकरोतु न शक्यते पुनः निद्रा आगच्छति पुनः उत्तिष्ठतु भिन्नभिन्नरीत्या प्रयत्नं करोतु कदाचित् केचन जनानां बहु सरलं तत् किल केचन जनानां किमपि कष्टमस्ति प्रातः स्वयमेव तेषाम् उत्थानं भवति तेषां निद्रा एव नागच्छति तेषाम् अन्य किमपि कार्यं कष्टमासीत् भवितुमर्हता अस्ति खलु तेषाम् अन्यत् कुत्रापि बहु कष्टं भवति तद् वयं न जानीमः सर्वेषाम् एतादृशकष्टमस्ति स्वस्य स्वभावे कुत्र अस्माभिः तपः आचरणीयः मम अन्तरङ्गे विद्यमान असमीचीनाः स्वभावाः तदेव आततायिनः अहं जानामि तत् कदा अवगन्तुं शक्नोमि अर्जुनः एकः स्टेज् आगतवान् सः अवगतवान् एते मारणीयाः एव इति किन्तु किमर्थं न मारयामि मम एका प्रीति प्रातः निद्रां कर्तुम् अहम् इच्छामि अथवा अन्यत् किमपि किमपि अहम् एतत् भोजनं कर्तुम् इच्छामि अहं तत् कर्तुम् इच्छामि एतत् कर्तुम् इच्छामि प्रयत्नं कर्तुमेव न इच्छामि तदेव वदति मम इति अग्रिमश्लोके सः सः वदति यत् सर्वं मम मम इति कारणेन एव मम जनाः इति कारणेन अहं न मारयामि कथं तद् पुण्यं भवति तद् पापमेव भवति इति सः निश्चयं करोति इत्युक्ते पश्यतु इदानीं मया निद्रा करणीया अहं निद्रां न करोमि चेत् मम दुःखमेव भवति खलु तस्मिन् समये तदेव सः वदति मम पापमेव भवति इत्युक्ते पापस्य फलं दुःखमस्ति मम दुःखमेव भवति अहं न करोमि चेत् कथं भवान् वदति पुनः तत् करोतु इति तदा अवगन्तव्यं चेत् किम् दीर्घकालचिन्तनं करणीयं स्वस्य विषये किल एकदुस्सः दुःस्वभावः वा न वा इति अवगन्तव्यं तत् कथम् अवगच्छ अवगन्तुं शक्यते धर्मः वा अधर्मः स्वधर्मः मम धर्मः वा सः स्वधर्मः चेत् भवान् करोतु किमपि पापं नागच्छति तेन नो चेत् न करणीयं भवतः धर्मः सः नास्ति न करणीयं मम धर्मः अस्ति ബ്രാഹ്മുഹൂർത്തെ ഉത്ഥാതവ്യം സാധന കരണീയ കിമർത്ഥം വയം അർദ്ധഘണ്ടാം ഉപവിശ്യ സാധനം കർത്തും ന ശക്നുമോ സാധന ഇത്യുക്തെ ഈശ്വര വിചിന്തനേന വ അഥവാ സ്വസ്യ അന്തരംഗം പ്രതി അവലോകനം കൃത്വ കിമപി ഭവതു മമ ശ്വാസസ്യ വിഷയെ അവലോകനം കൃത്വ അർദ്ധഘണ്ട ത്രിംശത് നിമേഷം അഹം ഉപവിഷ്ടം ന ശക്നോമി किं कारणं कृत्वा पश्यतु तदा अवगन्तुं शक्यते निद्रा आगच्छति अन्यथा निद्रा न आगच्छति किल अहं यदा क्रिकेट् क्रीडामि निद्रा आगच्छति वा अथवा किमपि यदा किं वदामि कार्ड् क्रीडामि कारणं क्रिकेट् सर्वं वदामि चलति किल शरीरम् एतत् न चलति उपविश्य एव क्रीडामि तदेव कार्यवान् नेत्रं निमील्य स्वस्यविषये चिन्तयितुं शक्नोति वा घण्टशः उपविश्य जनाः क्रीडन्ति किमपि कापि क्रीडा अथवा सुरां पिबति उपविश्य पिबन्ति किल स्वबोधः गच्छति शरीरं न शरीरं गतं मनः अपि गच्छति बोधः अपि गतं तदापि पिबन्ति केचन जनाः कथम् സമ്യക് ജാനാമി അഗ്രിമത്തിനെ സമ്യക് അവഗച്ഛത ആം കിം കിം കൃതവാൻ കത്തി പാത്രാണി നാശം കരോതി അല്ലെ കെജന ജനാ ഗൃഹസ് സർവം നാശം കരോതി കേരളെ ചേത് കദളി വൃക്ഷം സർവം കർത്തനം കരോതി ഇതി വന്നത് ഭിന്നം ഭിന്നം യദ്യദസ്തി നാശം കരോതി സർവം കിന്തു അനന്തര ദിനെ പോയ കരോതി തത് തത് നാ ഇതി കാരണം എതത് അസ്മാകം വിഷയേ അപ്പം വയം നാ ജാനീമ ഇതി मूर्खता वयं कुर्मः इति वदति सः भगवान् इत्युक्ते भवान् चिन्तयति तत् करोतु तदा भवान् अवगच्छति के के दोषा कुत्र मया तपः करणीयः मम मुखतः कीदृशानि वाक्यानि आगच्छन्ति कः निरीक्षणं कृतवान् अद्यपर्यन्तम् अन्य सर्वेषां मुखतः कानि वाक्यानि आगच्छन्ति अहं जानामि किन्तु मम मुखतः किम् आगच्छति किल मया सह वासं करोति ते मां कथं पश्यन्ति चिन्तनीयं किल मम पत्नी अस्ति मम माता अस्ति मम पिता अस्ति मम अनुजः ज्येष्ठः कोऽपि भवतु पुत्रः ते मां कथं पश्यन्ति एषः एकः स्नेहशीलः इति पश्यति वा एषः क्रोधशीलः इति पश्यति वा कथं क्रोधशीलः इति ते पश्यन्ति चेत् मयि तत् स्यात् मम परिवर्तनं करणीयमस्ति कुत्रापि तेषां तान् भावयित्वा इति चेत् न पर्याप्तं मम कोऽपि परिष्कारः न भवति तेन तादृशकार्याणि श्लोकतः अस्माभिः अवगन्तव्यं तथा एव अस्माकं जीवनाय किञ्चित् प्रयोजनं भवति तादृशम् एकैकगीताश्लोकमपि अस्माभिः स्वीकरणीयम् अर्जुनः वदति एकविषयः ततः तत् ज्ञातव्यं तत् ज्ञात्वा स्वस्य जीवने अवलोकनं करणीयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे किं कः युद्धः युद्धं कुत्र युद्धं किम् अस्ति मम दुःस्वभावाः के कस्य दुःस्वभावस्य उपरि अहम् अधिकप्रीतिं करोमि सः मम धर्मः वा न वा अथवा मम स्वधर्मः कः एतादृशकार्याणि वयं चिन्तयित्वा निश्चयं कुर्मः चेत् गीतापठनेन अस्माकं लाभः भवति समयः तु अतीतः एकवारं श्लोकमुक्त्वा समापयामि निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः हत्वैतानाततायिनः हत्वैतानाततायिनः
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओ